ລັດຖະບານຈີນພວມນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ເພື່ອຕິດຕາມສິ້ງຊອມ ແລະ ກວດກາເບິ່ງແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນໃນເຂດຊິນຈຽງວີເກີ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ອີງຕາມນາງ ຈິ ວເຮີ ຢູຮານລາມ ລູກສາວຂອງນັກປາດ ແລະ ນັກເສດຖະສາດທີ່ມີຊື່ສຽງ ຢູຮານ ໂຕຕີ ຊາວວີເກີ ທີ່ພວມຖືກກັກຂັງຢູ່ ການສັງເກດຂອງນາງໄດ້ມີຂຶ້ນໃນທ່າມກາງລາຍງານທີ່ວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດພວມພິຈ າລະນາວ່າ ຈະລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດວິດີໂອ Hikvision ທີ່ຕິດຕາມສິ້ງຊອມເບິ່ງ ຍ້ອນບົດບາດຂອງເຂົາໃນການປະຕິບັດຂອງຈີນ ຕໍ່ຊົນຊາດກຸ່ມນ້ອຍວີເກີ ຢູ່ໃນສູນກັກຂັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ນັກຂ່າວຂອງກະຊວງຕ່າງ ປະເທດ ໄນ ຈິງ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຕື່ມ ຊຶ່ງ ສາລີ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ຊາວວີເກີມຸສລິມຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ພວມຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນສູນແຫ່ງຕ່າງໆ ຈີນກ່າວວ່າມັນເປັນສູນດັດສ້າງ ແຕ່ພວກນັກວິຈານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ມັນເປັນບ່ອນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອລົບລ້າງເອກະລັກຂອງຊາວວີເກີ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືທາງດ້ານສາສະໜາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ພວກປົກປ້ອງສິດທິຂອ ງພວກວີເກີ ເຊັ່ນ ຢູຮານ ຕົກຕີ ນັ້ນ ກໍແມ່ນໄດ້ຖືກປາບປາມ ນັກປາດຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ລຸນຫຼັງການຖືກກ່າວຫາໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນວ່າ ແບ່ງແຍ ກປະເທດຊາດ ແຕ່ລູກສາວຂອງເພິ່ນ ນາງ ຈິວເຮີ ຢູຮານ ກ່າວວ່າ ພໍ່ຂອງລາວບໍ່ເຄີຍໄດ້ສົ່ງເສີມຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ສ້າງຄວາມແຕກແຍກຈັກເທື່ອ ຍ້ອນຢ້ານກົວວ່າລາວຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນສະມາຊິກຄອບຄົວຄົນອື່ນ ໆອີກຈັກເທື່ອ ຍ້ອນການຢາກປາກຢາກເວົ້າອອກມານີ້ ຢູຮານ ຈຶ່ງກ່າວວ່າ ຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນໃນຊິນຈຽງ ພວມຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການສິ້ງຊອມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຊິ່ງນາງເວົ້າວ່າ A personal a c ຄົນໃກ້ຊິດສ່ວນຕົວຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດວີເກີເມື່ອໜຶ່ງປີກ່ອນ ແລະ ເວົ້າວ່າ ເວລາລາວຜ່ານດ່ານກວດຄົນເຂົ້າໄປ ລາວໄດ້ເຫັນຮູບພາບຂອງລາວຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຮູບ ຢູ່ໃນຈໍໂທລະພາບ ແຫ່ງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ ອັນນີ້ມັ ນໂພດເກີນໄປ ມັນບໍ່ມີຄວາມເປັນໂຕຂອງຕົນເອງເລີຍ ສະຫະລັດພວມພິຈາລະນາຢູ່ວ່າ ຈະເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນດ້ານການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ ຕໍ່ບໍລິສັດວິດີໂອຕິດຕາມສິ້ງຊອມ Hikvision ຂອງຈີນ ກ່ຽວກັບກ ານພົວພັນ ທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນ ຢູ່ໃນສູນກັກຂັງຕ່າງໆຂອງຊາວວີເກີ ເຊິ່ງທ່ານ ແຊມ ບຣາວແບັກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເສລີພາບດ້ານສາສະໜາສາກົນກ່າວວ່າ There are bills in Congress where people are putting forward ideas of various ມັນມີຮ່າງກົດໝາຍຢູ່ໃນສະ ພາ ບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ຄົນຈະສາມາດປາກເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບສະຖາບັນຕ່າງ ແຕ່ມັນກໍມີຄວາມກັງວົນເປັນພິເສດເທົ່າທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບບໍລິສັດ Hikvision ໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ ນາງຢູຮານ ກ່າວວ່າ ນາງຈະສະໜັ ບສະໜູນມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ພວກບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານສູນກັກຂັງຊາວວີເກີແຫ່ງຕ່າງ ຊຶ່ງນາງກ່າວວ່າ No matter food company, technology company, camera company ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິສັດອາຫານການກິນ ບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຢີ ບໍລິສັດກ້ອງຖ່າຍ ຈະເປັນບໍລິສັດໃໝ່ ບໍລິສັດໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍກໍຕາມ ຖ້າມັນຊ່ອຍຈັດຕັ້ງສູນກັກຂັງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າຂຶ້ນມາ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຈະບໍ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າສົ່ງເສີມໃຫ້ສະຫະລັ ດທຳການຂັດຂວາງຫ້າມປາມ ປັກກິ່ງຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ທີ່ວ່າຕົນລະເມີດສິດທິທາງດ້ານສາສະໜາ ທ່ານລູກັງ ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ We demand that the United States correctly views China's ພວກເຮົາຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ເບິ່ງນະໂຍບາຍທາງດ້ານສາສະໜາ ແລະ ຖານະທາງດ້ານເສລີພາບຂອງສາສະໜາຢູ່ໃນຈີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຢຸດເຊົາໃຊ້ເລື່ອງສາສະໜາມາແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດ ຈະການຂອງປະເທດອື່ນໆ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂດນັລ ທຣຳ ໄດ້ພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກັບຢູຮານ ແລະ ພວກເຄາະຮ້າຍດ້ານການປະຫັດປະຫານສາສະໜາຄົນອື່ນໆ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ນອກນັ້ນສະຫະລັດກໍ ຍັງຊອກຫາຊ່ອງທາງຢູ່ ເພື່ອຈະລົງໂທດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຊາວວີເກີໃນປະເທດດັ່ງກ່າວນຳ ສາລີ ຈິດຕະວໍຣະວົງ ວີໂອເອ